ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການແບບບໍ່ປົກກະຕິ ຄື ເຄໂຊ ມີໄຊຊະນະຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວາງໜຶ່ງນີ້ ກຳມະບານແຮງງານທັງຫຼາຍອ້າງວ່າຕົນມີໄຊຊະ ນະ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຕັດສິນຊີ້ຂາດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ທີ່ອາດມີຜົນໄດ້ຜົນດີໄລຍະຍາວແກ່ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການແບບບໍ່ປົກກະຕິ ເຄໂຊ ສານແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີຕັດສິນຊີ້ຂາດການຕໍ່ວ່າຕໍ່ ຂານອັນໜຶ່ງວ່າ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການເຄໂຊບາງຈຳພວກ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເພື່ອໄປພັກລາພັກການ ແລະ ອັນອື່ນ

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ພາຍຫຼັງທີ່ສານແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີຮັບຮູ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ການຕັດສິນຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ WorkPac ທີ່ເປັນບໍລິສັດຈ້າງແຮງງານ ໂດຍເວົ້າວ່າ ລູກຈ້າງ casual ໄລຍະຍາວ ໃນຖານເປັນລູກຈ້າງອັນປົ ກກະຕິ regular ແລະ ຖາວອນ permanent ຄວນໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບການເຈັບໂຊ ສິດທິອື່ນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ annual ຂອງປີ ກຳມະບານໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນວ່າ ການຕັດສິນຊີ້ຂາດນັ້ນຈະມີຜົນໄດ້ຜົນດີອັນມາກມາຍແກ່ແຮງງານບໍ່ແຮ່ ແຕ່ຄ ະນະອຸດສາຫະກຳແຮ່ຢ້ານກົວວ່າ ການຕັດສິນຊີ້ຂາດນັ້ນອາດຊິຫາຍການຈ່າຍເງິນຄ້ຳໃຫ້ທີ່ຈະມີເຖິງ 8,000 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານເປັນອຳມະພາດ ທັງໝົດນີ້ຟື້ນຄືນໃໝ່ ການອ້າງທີ່ວ່າຄົ ນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການເຄໂຊໃນອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ດັ່ງການຮັບແຂກຮັບຄົນ hospitality ຫຼື ໃນຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ຈະສາມາດມີລາຍໄດ້ສອງທາງ ໂດຍການທວງເອົາຄ່າພັກການ ແລະ casual loadings ທ່ານ Tony Maher ທີ່ກຳມະບານການກໍ່ ສ້າງ ປ່າໄມ້ ທະເລ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພະລັງ ເວົ້າວ່າ ນັ້ນບໍ່ນຳມາໃຊ້ກັບຂະແໜງການຂຸດແຮ່ ວ່າ The uh workers involved uh are paid 30 to 40 percent less than the permanents and they don't get a raise in their agreements ຄົນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 30 ຫາ 40 ເປີເຊັນໜ້ອຍ ກວ່າຄົນງານຖາວອນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄ່າໂລດດິງຢູ່ໃນສັນຍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມັນແມ່ນຄ່າແຮງງານສູງສຳລັບຄວາມສ່ຽງ ໃນບາງອຸດສາຫະກຳ ໂລດດິງນັ້ນໄລ່ໃສ່ກັບການພັກລາພັກການເຖິ ງ 25 ເປີເຊັນ ຄະນະອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ເວົ້າວ່າ

ຢາກຕໍ່ສູ້ການຕັດສິນຊີ້ຂາດນັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈັດການປຶກສາຫາລືກັນໂດຍຮີບດ່ວນລະຫວ່າງຝ່າຍຄົນງານ ແລະ ຝ່າຍນາຍຈ້າງແລ້ວ ນີ້ປະປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກົດໝາຍ Fair Work ຈະແກ້ໄຂການຊີ້ຂ າດຂອງສານນັ້ນ ແຕ່ໂຄສົກໄອຍະການໃຫຍ່ຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ຢາກໃຫ້ໃສ່ຊ່ອຍສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍເປັນຜູ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງສຳລັບການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍໂດຍນາຍ ຈ້າງ